ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມີເຄື່ອງດື່ມຊະນິດໜຶ່ງ ເມື່ອເບິ່ງທາງນອກ ແລ້ວຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ຳອັດລົມ ລົດຊາດກໍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນປານໃດ ພຽງແຕ່ມີເຊື້ອເຫຼົ້າປະປົນຢູ່ນຳ ອາດຈະນ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າເບຍ ຫຼື ວາຍ ແຖມຍັງ ມີປະລິມານຄ່າອາຫານສູງ ມີຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມປະເພດວາຍຄູເລີ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມປະເພດທີ່ປະສົມເຊື້ອເຫຼົ້າຕ່ຳ ຄຳວ່າວາຍໃນພາສາອັງ ກິດກໍຄືເຫຼົ້າອະງຸ່ນ ກວດວາຍຄູເລີທີ່ພວກເຮົາເຫັນກັນທົ່ວໄປ ຮູບຮ່າງພາຍນອກເປັນຕາແຊບ ນອກຈາກການອອກແບບສິນຄ້າໃຫ້ງາມ ເປັນຕາແຊບແລ້ວ ສະປາຍວາຍຄູເລີຍັງມີການໂຄສະນາຫຼາຍ ເພື່ອສ້ າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍແກ່ປະຊາຊົນ ລົດຊາດຂອງວາຍຄູເລີບໍ່ຄືກັນກັບເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍ ເພາະມີການປະສົມນ້ຳໝາກໄມ້ເພື່ອໃຫ້ລົດຊາດມັນນຸ້ມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງດື່ມໄດ້ສະດວກ ໂດຍສະເພາະໄວລຸ້ນສາວໆ ການດື່ມເຫຼົ້ າອາດຈະຍາກ ແຕ່ສຳລັບວາຍຄູເລີ ສາມາດດື່ມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ສະດວກ ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເຫຼົ້າຊະນິດນີ້ ສະຫຼາດ ອອກແບບກວດແກ້ວຂອງເຄື່ອງດື່ມນີ້ໃຫ້ຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ຳອັດລົມ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ສັງເກດອາດຈະຈຳແນກບໍ່ອອກວ່າອັນໃດເປັນອັນໃດ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ງ່າຍກໍຄືກາປະທັບ ຫຼື ສະແຕັມເຄື່ອງດື່ມປະສົມເຊື້ອເຫຼົ້າທີ່ພໍສັງເກດໄດ້ ວາຍຄູເລີໃນບ້ານເຮົາອາດຈະມີການປະສົມເຊື້ອເຫຼົ້າ ຫຼື ອານກໍຮໍຕ່ຳກວ່າຂອງຕ່າງປະເທດ ບາງຍີ່ຫໍ້ມີເຊື້ອເຫຼົ້າ ຫຼື ອານກໍຮໍສູງເຖິງ 6 ເປີເຊັນ ທັງໆທີ່ເບຍມີພຽງ 4 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ການທີ່ເຮົາດື່ມວາຍຄູເລີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ກໍເທົ່າກັບການດື່ມເບຍ ຫຼື ເຫຼົ້າອະງຸ່ນ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າວາຍຄູເລີບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະມີສານມຶນເມົາປະສົມຢູ່ໜ້ອຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກວ່າ ນີ້ຄືປະຕູທີ່ເປີດໄປສູ່ການດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍ ເພາະເມື່ອເຮົາດື່ມຈົນລຶ້ງເຄີຍ ເມື່ ອດື່ມໜ້ອຍຈະຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ແລ້ວຈະເລີ່ມດື່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍໆ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈາກການສຳຫຼວດທີ່ປະເທດໄທ ເມື່ອປີ ພ. ສ 2535 ໄດ້ພົບແລ້ວວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົນທີ່ດື່ມຂອງມຶນເມົາ ເລີ່ມຈາກການດື່ມໃນເວລາທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ ຫຼື ໄວໜຸ່ມສາວ ການດື່ມນຳໝູ່ນຳຄູ່ ຫຼື ສັງຄົມ ບາງຄົນກໍດື່ມເມື່ອອາຍຸຍັງບໍ່ທັນຮອດ 10 ປີຊ້ຳ ນີ້ຄືເປົ້າໝາຍຂອງ ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາແບບເບົາໆ ຈົນມີຄຳເວົ້າຕິດປາກວ່າເປັນເຄື່ອງດື່ມເສຍສາວ ເມື່ອດື່ມຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເສຍການຄວບຄຸມສະຕິຂອງຕົນເອງ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນເສຍໂຕໃນທີ່ສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ດີວ່າ ອຸບັດຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາບຸນເວລາງານຕ່າງໆ ໃນປະເທດເຮົາແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການດື່ມເຫຼົ້າເປັນສ່ວນຫຼ າຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງການຜິດຖຽງກັນ ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ດ້ານສຸຂະພາບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ມີຄົນເຈັບປ່ວຍເພາະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພິດຂອງເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ດີວ່າ ຂອງມຶນເມົາ ກໍເ ປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນດື່ມເຫຼົ້າເພີ່ມພາວະສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນ ນອກຈາກນີ້ຍັງນຳໄປສູ່ພາວະຫົວໃຈ ລົ້ມເຫຼວ ຕັບແຂງ ແລະ ມະເຮັງເປັນຕົ້ນ ເຫຼົ້າສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນການບັ່ນທອນຊີວິດ ແລະ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄອບຄົວຢ່າງແສນສາຫັດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືພາ ເມື່ອດື່ມເຫຼົ້າເຂົ້າໄປແລ້ວ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອ ນຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ເພາະເຫດນີ້ຈຶ່ງມັກມີເດັກນ້ອຍເກີດມາເປັນຄົນພິການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານສະໝອງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ທີ່ມີລູກຢູ່ໃນໄວເດັກ ທີ່ກຳລັງກ້າວໄປສູ່ໄວລຸ້ນນັ້ນ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະ ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄປກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເລື່ອງຂອງມຶນເມົາຈຳພວກນີ້ ໂດຍຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງຢຸດໃນການດື່ມເຫຼົ້າເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ຖ້າອົດບໍ່ໄດ້ກໍດື່ມແຕ່ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານເຫັນ ເ ພາະວ່າຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ບາງເທື່ອພໍ່ແມ່ກໍມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ລູກດື່ມເຫຼົ້າ ເພາະເມື່ອພວກເຂົາເຫັນພໍ່ແມ່ດື່ມເຂົ້າໄປ ພວກເຂົາກໍຈະຫັນມາດື່ມຄືກັນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ ມີຄຳສອນເລື່ອງການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເລື່ອງ ເພາະວ່າມັນຄືເຄື່ອງດື່ມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອດື່ມເກີນສ່ວນ ພາໃຫ້ເປັນຄົນເກເລ ມີແຕ່ຄົນໂງ່ຈ້າອັ ບປັນຍາທີ່ປ່ອຍຕົນໃຫ້ເມົາເຫຼົ້າຈົນເກີນໄປ ສຸພາສິດ ບົດທີ 20 ຂໍ້ທີ 1 ແລະ ພະຄຳພີກໍໄດ້ບອກອີກວ່າ ຢ່າຈ້ອງເບິ່ງເຫຼົ້າອະງຸ່ນເມື່ອມັນມີສີແດງງາມ ເມື່ອມັນມີປະກາຍຢູ່ໃນແກ້ວ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ມັນຈະຫັນມາກັດ ຄື ກັບງູພິດທີ່ປ່ອຍພິດອອກມາ ຕາຂອງເຈົ້າກໍຈະເຫັນພາບລວງຕາທີ່ແປກໆ ຄວາມຄິດເລື່ອນລອຍສັບສົນກໍເກີດຂຶ້ນ ເຫັນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະເຫັນໂທດອັນຮ້າຍແຮງແບບນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບາງປະເທດຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ມີການໂຄສະນາຂາຍເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາທຸກຊະນິດທາງໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຄົນຢາກລອງ ຢາກຊິມລົດຊາດຂອງມັນຢູ່ເໝືອນເດີມ ກໍຄືກັບພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີທີ່ໄ ດ້ສອນໄວ້ວ່າ ເຂົາກຳລັງອຸ້ມງູພິດໄວ້ກັບໂຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າມື້ໃດ ມັນຊິກັດ ໃຫ້ເຮົາຢຸດພາບລວງຕານີ້ ໂດຍການບໍ່ຈັບບໍ່ບາຍ ແມ່ນເປັນການດີທີ່ສຸດ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສ ະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີ ນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນອີກແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ ໃນພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີມີພະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍ ທຸກເລື່ອງທີ່ພະເຈົ້າຊົງສັນຍາໄວ້ ກໍເປັນໄປຕາມນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງຄຳສັນ ຍາວ່າ ພຣະອົງຈະສົ່ງນ້ຳລົງມາຖ້ວມໂລກ ເຫດການນັ້ນກໍເກີດຂຶ້ນອີຫຼີ ແລະ ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີພຣະຜູ້ໄຖ່ມາເກີດກັບຍິງສາວບໍລິສຸດ ທ່ານຜູ້ນີ້ຈະມາຕາຍແທນມະນຸດທັງໂລກ ແລະ ທ່ານຈະຟື້ນຄືນຊີ ວິດ ຊຶ່ງກໍເກີດຂຶ້ນຕາມນັ້ນທຸກປະການ ໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໍຍັງໄດ້ຊົງສັນຍາແກ່ສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງຖືກຈັບ ແລະ ຖືກປະຫານຊີວິດ ແຕ່ໃນວັນທີ 3 ພຣະອົງຈ ະຟື້ນຄືນຊີວິດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປແບບນັ້ນ ຄຳເວົ້າໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຈະຖືວ່າຄຳນັ້ນເປັນຄຳສັນຍາ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັ ບຕົວ ແລະ ກໍຖືກໄປປະຫານຊີວິດນັ້ນ ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາແກ່ສາວົກຂອງພຣະອົງຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສະຫວັນຂອງພຣະອົງ ແລະ ບອກວ່າ ພຣະອົງຈະກັບມາຮັບພວກເຂົາທຸກຄົນໄ ປສູ່ສະຫວັນ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກັນວ່າ ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດ ການຈະກັບມາໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນ ເປັນຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕະຊົນ ນີ້ ຄືຄຳຕອບທັງໝົດຂອງບັນຫາທຸກຢ່າງຢູ່ໃນໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາຄວາມບາບ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ຄວາມຕາຍ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ຈະຈົບລົງເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ ໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູຈະ ສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງນັ້ນ ຈະເປັນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເມື່ອບັນດາຄົນດີຄົນຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນນັ້ນ ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະຖືກຝັງ ຫຼື ຖືກເຜົາ ຫຼື ສູນສະຫຼາຍໄປດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບ ຮ່າງກາຍແບບໃໝ່ ເຂົາຈະໄດ້ກັບໄປສູ່ສະຫວັນພ້ອມກັບພຣະເຢຊູ ການກັບມາໂລກຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ຈະຢຸດຢັ້ງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມຕາຍ ຊຶ່ ງເປັນສັດຕູຕົວຮ້າຍກາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາແກ່ບັນດາສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າຈະມີສັນຍານບອກເວລາ ຄືຈະເກີດເຫດໄພຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ຈະມີສົງຄາມ ຄວາມຮັກຂອງມະນຸດຈະເຢື ອກເຢັນລົງ ແລະ ສັນຍານສຳຄັນທີ່ສຸດຄືພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ຖ້າຫາກສຳເລັດເມື່ອໃດ ພຣະອົງກໍຈະກັບມາເມື່ອນັ້ນ ສິ່ງນັ້ນກໍຄືຂ່າວປະເສີດເລື່ອງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້ານີ້ແຫຼະ ຈະຖືກປະກາດໄປ ທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນຄຳພະຍານແກ່ບັນດາປະຊາຊາດ ໃນນີ້ໝາຍເຖິງຂ່າວເລື່ອງແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດໂລກໃຫ້ລອດພົ້ນຂອງພຣະເຢຊູ ຈະຕ້ອງປະກາດໄປທົ່ວໂລກເສຍກ່ອນວ່າ ເມື່ອທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ຂ່າວສານນີ້ແລ້ວ ເມື່ອນັ້ນແຫຼະ ພຣະເຢຊູກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກັບມາໃນໂລກນີ້ ເຫດຜົນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງນີ້ກໍເພາະ ພຣະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຕ້ອງສູນເສຍຊີວິດອັນເປັນອະມະຕະ ຊີວິດ ນິລັນ ເມື່ອທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ໄດ້ຍິນຂ່າວດີນີ້ແລ້ວ ເຂົາຈະຮັບ ແລະ ຈະເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕຂອງເຂົາເອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ເມື່ອທຸກຊອກທຸກມຸມ ທຸກຈອກທຸກແຈຂອງໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ຂ່າວສານນີ້ແລ້ວ ເມື່ອນັ້ນແຫຼະ ຍຸກສຸດທ້າຍຂອງໂລກກໍຈະມາເຖິງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຂະນະນີ້ເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດໄປທົ່ວໂລກ ຮວມທັງໃນປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ ຂະນະນີ້ມີ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທຸກຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະກາດຂ່າວດີນີ້ ທັງວິທະຍຸຢ່າງທີ່ທ່ານກຳລັງຟັງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ໂທລະທັດ ຜ່ານດາວທຽມ ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂດຍການສົ່ງຄົນໄປປະກາດຍັງພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເກືອບທຸກໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແມ້ໃນບາງປະເທດຈະເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ ກໍໃຊ້ວິທີສົ່ງກະຈາຍສຽງວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ຫຼື ອິນເຕີເນັດກໍໄດ້ ເພື່ອບອກຂ່າວດີນີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນໄດ້ຊາບ ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງກັບມາໃນໂ ລກນີ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະຖ້າພຣະອົງບໍ່ກັບມາແລ້ວ ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງທັງໝົດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຍັງຢູ່ໃນຫຼຸມຝັງສົບ ຫຼື ເຜົາເປັນດິນໄປແລ້ວ ຈະບໍ່ມີໂອກາດຟື້ນຄືນຊີວິດ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕາຍໄປຕະຫຼອດ ນິຣັນ ເລື່ອງການຟື້ນຄືນມີຊີວິດອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນເປັນແກ່ນແທ້ແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງສາສະໜາຄຣິດ ພຣະເຢຊູຕ້ອງມາເພື່ອທຳລາຍມານຊາຕານຜູ້ທີ່ທຳລາຍສະຫວັນ ແລະ ໂລກມະນຸດມາດົນແລ້ວ ມັນຈະຕ້ອງຖື ກພິພາກສາລົງໂທດ ແລະ ມັນຈະຕ້ອງຖືກທຳລາຍຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຈະພົບພຣະເຢຊູໃນສະພາບແບບໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຶກສາເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກບົດຮຽນພົບແລ້ວ ເ ພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາຄົງຕ້ອງໄດ້ພົບກັນອີກເທື່ອໜ້າ ສຳລັບເທື່ອນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແ ກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາ ບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ